ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ພະມ້າ ແລະ ໄທ ແມ່ນເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັນ ມັກຈະມີບັນຫາຮ່ວມກັນວ່າຊັ້ນເຖາະ ດັ່ງຈູດໄຮ່ ເ ຜົາປ່າກໍສົ່ງຄວັນໄປແຈກຢາຍໃຫ້ກັນແລະກັນ ແຕ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທທີ່ຕິດກັບລາວກັບພະມ້າ ຈັກວ່າເປັນແນວໃດ ມີຝຸ່ນທີ່ເປັນເມັດນ້ອຍໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາ ມທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ວ່າມັນເປັນແນວໃດເນາະທ່ານ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ ແລະກະທາງເໜືອຂອງລາວ ຂອງ ຂອງພະມ້າເນາະ ກະໃນຊ່ວງໄລຍະລະດູແລ້ງນີ້ ກະຊິມີບັນຫາເລື່ອງຂອງຝຸ່ ນ ທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຈະເປັນຝຸ່ນຈາກ ເກີດຈາກການເຜົາຂອງປະຊາຊົນຂອງສາມປະເທດນີ້ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ທ່ານ ອັດຖະພົນ ຈະເລີນຊັນສາ ອະທິບໍດີກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດຂອງປະເທດໄທ ເພິ່ ນກະໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼາຍຈັງຫວັດໃນພື້ນທີ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ ກໍຍັງຄົງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບັນຫາຂອງຝຸ່ນຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼືວ່າເຂົາເອີ້ນວ່າ

ຖີ່ຂຶ້ນເນາະ ກ່ຽວກັບວ່າຝຸ່ນທີ່ວ່າເມັດນ້ອຍ PM 2.5 ນີ້ນະ ທີ່ວ່າມັນເກີດມາຈາກຝັ່ງລາວກັບຝັ່ງພະມ້າ ແລະກະພາຍໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທແດ່ ທີ່ວ່າສ້າງບັນຫາ ແລະກະທາງການໄທກະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພ້ ອມໜ້າພຽງຕາກັນ ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ມີຝຸ່ນນີ້ ແມ່ນວ່າຂໍຖາມທ່ານໄດ້ວ່າ ໃນປະເທດໄທນີ້ ກໍມັນຜິດກົດໝາຍບໍ່ ທີ່ວ່າສົມມຸດວ່າ ເຮົາຈູດກອງຟືນກອງໄຟບັກໃຫຍ່ ຫຼືວ່າຮົ້ວສວນຂອງເຮົາ ສົມມຸດວ່າຖາງປ່າໄມ້ຢູ່ໃ ນສວນຂອງເຮົາ ມາກອງໄວ້ແລ້ວເອົາກັບໄຟຈູດຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນຜິດກົດໝາຍບໍ່ເນາະ ຖາມວ່າຜິດກົດໝາຍບໍ່ ກະຖືວ່າຕອນນີ້ ປະເທດໄທກະມີກົດໝາຍຄວບຄຸມດູແລນີ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າຈຳນວນປະຊາຊົນທີ່ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈກ ະ ກະຍັງມີຫຼາຍຢູ່ເນາະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຕອນນີ້ກະພຽງແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຖ້າບໍ່ ບໍ່ເຫຼືອບໍ່ກວ່າແຮງ ກະຄືບໍ່ເຜົາ ບໍ່ເຜົາຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ຫຼືວ່າບໍ່ເຜົາໄຮ່ ບໍ່ເຜົາປ່າຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຈະມີການຕັກເຕືອນກັນ ແຕ່ ຫາກເຖິງຂະໜາດວ່າຕ້ອງເຜົາປ່າ ເຜົາໄຮ່ ຈຳນວນພື້ນທີ່ຫຼາຍນີ້ ອັນນີ້ກໍຊິມີການດຳເນີນຄະດີນຳຢູ່ເນາະ ໂອ ກໍແປວ່າຜິດກົດໝາຍຢູ່ ແຕ່ວ່າຍົກຕົວຢ່າງ ຂ້າພະເຈົ້າຊີ້ ຫວ່າງ ເດືອນກ່ອນນີ້ ປ້ຳກົກໄມ້ປະມານ 15 ກົກນີ້ນະ ແລ້ວກໍຕັດກອງໄວ້ກອງໄວ້ ແລ້ວກໍຄ່ອຍຈູດຈັ່ງຊີ້ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຈູດບາດດຽວ ເພາະວ່າຄັນຈູດບາດດຽວໄຟມັນຊິສູງ ມັນຊິຫຼາຍ ແລ້ວຄວັນມັນກໍຊິຫຼາຍ ຈູດເທື່ອໜ້ອຍ ເປັນຈຸເປັນກອງໄປຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວໃນເມື່ ອທີ່ວ່າຊາວບ້ານຈັ່ງຊີ້ ເຂົາເຈົ້າເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນເນາະ ສົມມຸດວ່າກົກໄມ້ມັນ ຫຼືວ່າຖາງປ່າຊີ້ ແລ້ວເອົາມາກອງໄວ້ ຈູດເທື່ອໜ້ອຍຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍຄວັນບໍ່ຫຼາຍຊີ້ ແຕ່ວ່າມັນກະມີຄວັນຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ພວກເພິ່ນຊິຫຼັບຕາບໍ່ຮູ້ບໍ່ ເຫັນຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະມີ ມີຂໍ້ກົດໝາຍຢູ່ບາງສ່ວນເນາະ ກະການເຜົາຈັ່ງຕັດໄມ້ມາ ມາເຮັດ ມາເຜົາຖ່ານຈັ່ງຊີ້ ມັນກະເກີດຄວັນ ມັນກະມີຂໍ້ກຳນົດຢູ່ວ່າ ອ່າ ຖ້າເປັນຈູດ ຈູດເພື່ອເປັນກິດຈະກຳທາງເສ ດຖະກິດຂອງຄອບຄົວທີ່ບໍ່ ບໍ່ສົ່ງຜົນມົນລະພິດເກີນໄປ ອັນນີ້ກະ ກະມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກະແປວ່າມັນມີຊ່ອງວ່າງຢູ່ທີ່ວ່າບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ກໍແນ່ນອນພາໃຫ້ມີບັນຫາ ແລະ ກ່ຽວກັບຝຸ່ນເມັດນ້ອຍໆ PM 2.5 ທີ່ວ່າມີຂຶ້ນໃ ນພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ເຊື່ອວ່າມາຈາກໃນໄທແດ່ ແລ້ວກໍມາຈາກລາວກັບພະມ້າແດ່ຈັ່ງຊີ້ ແມ່ນວ່າທາງການໄທເພິ່ນໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປທາງການພະມ້າຫຼືບໍ່ ແລະ ລາວຫຼືບໍ່ເນາະ ສຳລັບພະມ້ານີ້ ຄົ ງຈະບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າມັນມີເລື່ອງລາວ ເລື່ອງຍຶດອຳນາດກັນຢູ່ ກະອາດຈະມີບັນຫາ ແຕ່ວ່າສຳລັບລາວໄດ້ ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືເລື່ອງຂອງການຂໍຄວາມຮ່ວມມື ການປະສານລະຫວ່ າງ ອ່າ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນພະມ້າ ລາວ ກະມີຂໍ້ ຂໍ້ຕົກລົງຄວາມຮ່ວມມືກັນດ້ານ ດ້ານການ ລົດໄຟປ່າຂອງ ຂອງທັງສາມປະເທດນີ້ຢູ່ເນາະ ທີ່ຢູ່ຕິດກັນ ມີຄວາມຮ່ວມມື ແລ້ວກໍຕອນນີ້ກະມີການຂໍຄວາມຮ່ວ ມມືທາງ ທາງການລາວເນຍ ແຈ້ງໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນພະຍາຍາມງົດ ອ່າ ຫຼືວ່າຫຼີກລ່ຽງການ ການເຜົາ ອ່າ ພວກນີ້ເນາະ ນອກເລື່ອງໄປແດ່ ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ຄັນຮູ້ກໍບອກໃຫ້ຊາບແດ່ ຄືວ່າໜ່ວຍດັບເພີງປະເ ທດໄທ ທີ່ວ່າເປັນເຮືອບິນ ທີ່ວ່າ ເອົານ້ຳໃສ່ເຮືອບິນຈົນເຕັມພຸ້ນລະ ໄຟໄໝ້ປ່າຊິໄປເທໃສ່ໃຫ້ມັນມອດ ຊິມີບໍ່ເຮືອບິນແບບນີ້ ອັນນີ້ກໍປະເທດໄທກໍມີເນາະ ມີກໍມີຢູ່ ກະ ກະຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ກໍບໍ່ຫຼາຍປານໃດເນາະ ກະປະ ມານຢູ່ 5 6 ຫຼືບໍ່ເກີນ 10 ຈັ່ງຊີ້ນະ ເທົ່າທີ່ເຫັນນີ້ເນາະ ແມ່ນລຳນ້ອຍໆຕິ ກະເປັນເຮລິຄອບເຕີ ແລ້ວກະ ກະລຳໃຫຍ່ກະພໍສົມຄວນຢູ່ ຈະ ກໍມີກະເຊົ້າລົງມາຕັກນ້ຳນີ້ ກໍຂະໜາດໃຫຍ່ກໍພໍສົມຄວນຢູ່ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອ ງປະເທດໄທເນຍ ກໍຊິມີເລື່ອງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລ້ວກະອາສາສະໝັກນີ້ ອາສາສະໝັກນີ້ກໍຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ທີ່ ທີ່ຊ່ອຍເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນໄຟປ່າ SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook